SBS Radio ລາວ ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ເປັນແນວໃດມາແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸ ຢູ່ໜ້າທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ໃນພາກລາຍການພາສາລາວ ຂໍນຳເອົາອັບເດດໂຄວິດ-19 ຊົນນະບົດວິກໂ ຕເຣຍລັອກດາວຄືນໃໝ່ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ອີກ 825 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ສຳລັບທີ່ຈະກົດເບິ່ງ ກົດຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື ຄົ້ນຫາ ໃຫ້ອ່ານຢູ່ໃນບົດຂຽນໃນຫົວຂໍ້ດຽວກັນນັ້ນຄື ອັບເດດໂຄວິດ-19 ຊົນນະບົດວິກໂຕ ເຣຍລັອກດາວຄືນໃໝ່ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ອີກ 825 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ແລະ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດສຳລັບທ່ານ ກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບ 21 ສິງຫາ 2021 ວິກໂຕເຣຍມີ 61 ຄົນໃ ໝ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ລັດວິກໂຕເຣຍທັງໝົດ ບັດນີ້ຖືກລັອກດາວແລ້ວ New South Wales ມີຄົນຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນໂຄວິດກວ່າລັດໃດໆ ຕໍ່ແຕ່ວິກິດໂຄວິດ-19 ເລີ່ມຂຶ້ນມາ Queensland ມີມື້ໃໝ່ທີ່ບໍ່ມີຈັກຄົນເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເ ອງ ACT ມີ 8 ຄົນໃໝ່ອີກເປັນໂຄວິດ ແຕ່ບໍ່ມີຈັກລາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນໃໝ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 825 ຄົນ ທີ່ 3 ຄົນຕາຍຍ້ອນ ທີ່ຄົນໜຶ່ງເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ ໃນໄວ 90 ແລະ ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນໄວ 80 ທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດໃຫ້ເຕັມສ່ວນ ແລະ ຍິງນາງໜຶ່ງໃນໄວ 90 ທີ່ຖືກສັກຢານັ້ນໃຫ້ເຂັມໜຶ່ງກໍຕາຍ ຕຳຫຼວດລັດ New South Wales ນຳເອົາກຳລັງ 1,500 ຄົນມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ ວ່າການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັອກດາວບໍ່ມີຂຶ້ນໃນທ່ຽງມື້ນີ້ ລົດໄຟແລ່ນຂ້າມສະຖານີລົດໄຟອັນສຳຄັນຂອງຊິດນີ ແລະ ລົດແທັກຊີ ແລະ ລົດ rideshare operators ຖືກຕ້ອງຫ້າມຈາກການເຂົ້າໄປໃນສູນກາງການຄ້າຂອງຊິດນີ ມີການໝ າຍນັດການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ໄວ້ບໍລິການແກ່ຄົນທີ່ມີສິດຖືກສັກໃຫ້ໃນເວລານີ້ ສຳລັບຄົນອາຍຸ 16 ຫາ 39 ປີ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຫ່ວງໃຍນຳ ໃນລັດວິກໂຕເຣຍ ວິກໂຕເຣຍມີຄົນເປັນໂ ຄວິດ-19 ໃໝ່ 61 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ 39 ລາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ຈຳນວນກໍລະນີໃໝ່ມາກມາຍຖືກຮູ້ເຫັນຢູ່ໃນຊົນນະບົດວິກໂຕເຣຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈາກແຕ່ໜຶ່ງໂມງແລງຂອງມື້ນີ້ ທຸກເຂດແດນວິກໂ ຕເຣຍຖືກລັອກດາວໄວ້ ກົດເກນສຳລັບເຂດຊົນນະບົດນັ້ນ ຄືກັນກັບອັນທີ່ຖືກບັນຍັດໃສ່ຂອງແຄວ້ນ Melbourne ຍົກເວັ້ນກົດເກນ curfew ຈະບໍ່ຖືກບັນຍັດໃສ່ຊົນນະບົດວິກໂຕເຣຍສຳລັບເວລານີ້ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງບ່ອນສ່ຽງໂດຍກົ ດໃສ່ List of Exposure Sites ແລະ ລາຍຊື່ສູນກາງສັກຢາວັກຊີນໂດຍກົດໃສ່ List of Vaccination Centres ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ ACT ມີ 8 ຄົນໃໝ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ແລະ ກຳລັງຈະເອົາໄວຣຸ່ນອາຍຸອ່ອນເຖິງ 12 ປີ ລົງໃສ່ລາຍຊື່ກ ານສັກຢາວັກຊີນກ່ອນທ້າຍປີນີ້ Queensland ບໍ່ມີຈັກຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ທາງການຕ່າງໆສະໜັບສະໜູນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນແຕ່ອາຍຸ 16 ປີຂຶ້ນໄປ ໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Quarantine ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ ຍ Pandemic Disaster Payment Quarantine ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍ ສຳລັບການ ຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດໃສ່ Click here ສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາ ເລຍ ແລະ ຖືກປັບໃຫ້ທັນການ ຢູ່ໜ້າທີ່

ມີຄລີນິກການກວດໃນແຕ່ລະລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ມີຂໍ້ມູນເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ໃນແຕ່ລະລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດເບິ່ງ
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ